اڄوڪي محفل ۾ آئون ٻن ڳالهين جي وضاحت ڪندس. هڪ ته هي مصنف، تنهن جي حياتي جو بيان، انهي جي باري ۾ ڪجهه ڪي ڳالهيون ڪيان ۽ ٻي ڳالهه هن ڪتاب جي اهميت. اهو ڪتاب خود ڇا آهي؟ چچنامو ڪتاب جيڪو آهي، انهي جو مصنف. اسان کي چچنامي مان خود فقط اها خبر پوي ٿي ته هن جو هي نالو علي بن حامد بن ابوبڪر ڪوفي. ايتري به خبر اسان کي پوي ٿي ته هي مصنف بادشاهه ناصرالدين قباچه انهيء وقت اچ جو بادشاهه هو. بادشاهيون انهيء وقت ٻه هيون. هڪڙي دهلي جي بادشاهي، ٻي بادشاهي هئي اچ جي. ناصر الدين قباچه اچ جو بادشاهه نهايت سخي ۽ علم پرور هو. سنڌ جو حاڪم، گويا ڪو هو سنڌ جو حاڪم هو، اچ سنڌ آهي. هڪ سنڌ جي بادشاهي هئي، ٻي دهلي جي بادشاهي هئي. انهيء ۾ جيڪي عالم اچي گڏ ٿيا، خاص طرح سان. هتي سنڌ جا عالم اچ ۾ ۾ جيڪي گڏ ٿيا، تن ۾ وڏي ۾ وڏا عالم هئا خود وزير جيڪي بادشاهه جا هئا. رضي الملڪ، انهيء کان پوء سندس پٽ عين الملڪ، اهي وزير هئا تمام وڏي ۾ وڏا ۽ عين الملڪ جو ڀاء هو بهاء الدين حسن، اهي وزير به هئا، وزير جو ڀاء، اهي تمام وڏا عالم هئا. ان کان پوء وڏي ۾ وڏو مؤرخ پنهنجي وقت جو. اهو منهاج سراج جنهن طبقات ناصري ڪتاب لکيو تنهن کان پوء وڏي ۾ وڏو اديب فارسي زبان جو عوفي تنهن لباب الالباب ڪتاب آهي شاعرن جي تاريخ فارسي شاعرن جو تذڪرو ۽ تاريخ اهو به هن دربار جو وڏو عالم هو تنهن کان پوء اسان جو خود مصنف جنهن جو ذڪر ٿا ڪيون پيا، علي ڪوفي، اهو به هن دربار جو وڏي ۾ وڏو محقق ۽ عالم هو. تو اچ ۾ انهي وقت علم ۽ تحقيق جا پهريان پهريان بنياد پيا، جيڪي اسان چئون ته شايد سڄي هندستان ۾ پهريان بنياد ها تاريخ جي علم جا. ڇاڪاڻ جو جيڪي به هن سڄي برصغير ۾ لکيو ويو آهي تاريخي ڪتابن مان تنهن مان ايستائين جيڪا اسان تحقيق ڪئي آهي ته معلوم اسان کي ٿيو آهي ته پهريون پهريون ڪتاب جيڪر ترجمو ٿي ۽ سڄي صورت ۾ آيو آهي تاريخي ته اهو چچ نامو آهي پهريون ڪتاب آهي سڄي هن هندستان سڄي برصغير ۾ ٻيو ڪتاب آهي طبقات ناصري خود منهاج سراج جو ۽ پنهنجي پنهنجي نوع سان، نموني سان، اهي ٻئي تاريخ جي سلسلي جا جيڪي ڪتاب آهن، تن ۾ معياري حيثيت رکن ٿا. پر ڪتاب تي اسان پوء اينداسون. مون اتي عرض ڪيو ته اهي جيڪي سڀ عالم اچي اچ جي درٻار ۾ گڏ ٿيا. پهريون پهريون ڪم جيڪو هو سو ٻارهن سؤ ٻاويهن ۾ عيسوي ۾. عوفي پنهنجو لباب الالباب اچ ۾ لکيو ناصرالدين قباچا جي نه قباچا جي نالي سندس وزير جي نالي اهو انتساب ڪيائين. انهي کان تيرهن سال پوء اسان جو مصنف علي ڪوفي جيڪو وزير رضي الدين سان وابسته هو پر اهو گذاري ويو وزير پوء سندس پٽ عين الملڪ وزير ٿيو. شايد هن منهن موڙيو ان کان. سمجهجي ائين ٿو ڳالهين مان ته هن خيال ڪيو ته آئون هي ڪتاب لکان. اهڙو ڪو ڪتاب پيش ڪريان جو وزير مون سان راضي ٿئي. هاڻي سوال آهي ته هي اسان جو مصنف اچ ۾ هو جو اهو خيال هن جو پيدا ٿيو ان کي. پر ڪٿان آيو؟ هي ڪٿي جو مصنف هو؟ اها خبر ڪا چچنامي ۾ ڪانهي ڪا. پر هڪڙا انومان، هڪڙا اشو ۽ ۽ انومان اسين ڪڍون ٿا. اهي آئون اوهان جي آڏو اهي ڳالهيون پيش ڪريان ٿو، جيڪي ڪجهه نيون آهن. پهريون هڪڙو خيال ٿو وڃي، ته هن جو نالو علي آهي، پٽ حامد جو آهي، پٽ ابوبڪر جو آهي، ڪوفي آهي، ته شايد ڪوفي ۾ ڄائو هجي، ڇاڪاڻ جو هن کي ڪوفي چيو ويو، ڪوفي جو رهاڪو هجي، اتي آيو هجي. پر ايئن انهي ڳالهه جي تصديق نٿي ٿئي. ڇو جو هي چوي ٿو پاڻ ته جيڪي ڪتاب هن اڄ ڪلهه آهن سي عربي ۾ آهن پر عربي سمجهڻ وارا تمام ٿورا آهن تنهن جي ڪري منهنجي مرضي آهي ته آئون هن کي پارسي ۾ ترجمو ڪريان ته جيئن سڀ ماڻهو سمجهي سگهن انهي جي معنيٰ ته پارسي هن کي تمام سٺي ٿي آئي عربي هن کي آئي ٿي عالم هو عربي جو ان ۾ ڪو شڪ ڪونهي پر ان سان گڏ پارسي جي جيڪا ڄاڻ آهي سا هن جي تمام وڏي ڄاڻ. هن جي ڪتاب مان اسان کي خبر پوي ٿي ته هو پارسي ايڏي سليس لکي ٿو. عربي جون جيڪي عبارتون هن اسان ڀيٽي ڏٺيون هن ته هو پارسي ۾ جڏهن ان جو ترجمو ڪري ٿو ايڏي سلاست سان، ايڏي رواني سان، ايڏي سهڻائي سان ڪري ٿو جو سمجهي ٿو ته پارسي هن جي مادري زبان آهي. جي ائين آهي ته چئبو ته هو ڪوفي ۾ ڪونه ڄائو. اصل ڪوفي جو، سندس وڏا ڪوفي جا، ممڪن آهي سندس والد ڪوفي جو هجي، ممڪن آهي سندس ڏاڏو ڪوفي جو هجي ابوبڪر، پر پاڻ ڪنهن نه ڪنهن ايراني خطي ۾ جتي فارسي ٻولي هو سکي اٿس، اتي جو هجي. هاڻي ڪٿي جو، انهي تي هڪڙو غور ٿو ڪجي. انهي سلسلي ۾ هڪڙي ڳالهه ٿوري منهنجي ذهن ۾ اچي ٿي جيڪا اوهان جي آڏو رکان ٿو. هن ڪتاب ۾ هڪڙو شعر آهي هڪڙي شاعر جو انهي شاعر جو نالو عام طرح سان جيڪو اسان وٺندا آهيون سو آهي ابوالفتح بستي. بست جو شهر موجوده افغانستان ۾ قنڌار جي پريان هڪڙو تمام وڏو عاليشان شهر هو اتي وڏا عالم رهندا ها وڏو علم وارو هڪڙو شهر هو ۽ اتي جا جيڪي ماڻهو ها پاڻ انهن کي بستي چئبو بست بست بستان مان ممڪن آهي باغات جو شهر هو بهرحال ابوالفتح بستي ان جو سڄو نالو آهي ابوالحسن علي بن محمد البستي سڄو نالو انهي جو آهي وڏو شاعر هو پنهنجي وقت جو تمام وڏو شاعر هو عربي جو فارسي جو ايترو نه پر عربي جو هن جو هڪڙو مشهور قصيدو آهي مولوي صاحب ويٺو آهي تنهنجي ڪري ڪري انهي شعر جو مطلع پڙهون ٿا انهي قصيدي جو ته زيادة المرء في دنياه نقصان اهو آهي ان جو مطلب ته انسان جي جيتري وڏائي ۽ بلندي هن دنيا ۾ آهي سي حقيقت ۾ خسارو آهي پوء اڳتي شعر هلي ٿو زيادة المرء في دنياه نقصان اهو جيڪو قصيدو آهي ابوالفتح بستي جو سو دميري پنهنجي ڪتاب الحيوان ۾ نقل ڪيو آهي. حيوان حيات الحيوان تي جيڪو ڪتاب لکيو آهي دميري يعني جانورن تي پهريون پهريون ورڪ آف زولاجي جو جيڪي وڏن عالمن ڪيو آهي جاحظ کان پوء هي ٻيو ڪتاب آهي انهي ۾ سڄو اهو قصيدو نقل ٿيل آهي. منهنجو گمان آهي ته اسان جو مصنف جيڪو هو، ڇاڪاڻ جو غزنا جي بادشاهي ۾ سڀ عالم پهرين غزنان ۽ قنڌار اتي رهندا ها، تنهن کان پوء هيڏانهن هندستان ۾ سڀ آيا آهن ۽ هي ابوالفتح بستي جو شعر ٿو نقل ڪري، اهو سندس نقل ڪيل آهي علي حامد جو، علي جو، ڇاڪاڻ جو اصل اهو ڪتاب ۾ ٿي نٿو سگهي، ابوالفتح بستي جي وفات آهي چار سؤ چار سؤ هڪ هجري، تمام دير جو زمانو آهي، هي فتح نامو اڳ ۾. اڳ جو ڪتاب آ. هن اهو شعر نقل ڪيو آ ته مان مون کي گمان ٿو اچي ته شايد هن جو اصل وطن جتي رهيو هجي پاڻ غزنا، قنڌار، پر انهي پاسي جو آهي. ڇاڪاڻ جو ابوالفتح بستي سان مانوس آهي. پهريون ماڻهو آ جنهن ابوالفتح بستي جو شعر نقل ڪيو آ. هن هندستان ۾ اچي چڱو ان کان پوء سمجهي ٿو ته جيئن ناصرالدين قباچا جي دربار جيئن غزنوين جي درٻار هئي لاهور ۾، مسعود سعد سلمان ٻيا شاعر آيا هئا، تيئن دهليء جي درٻار، اچ جي درٻار، سنڌ جي درٻار ته هي جيڪو سو هن درٻار ۾ آيو. چوي ٿو پاڻ ته هي جيڪو زمانو آهي ڇهه سؤ تيرنهن هجري جو آهي. منهنجي عمر هينئر اٺونجاهه سال آهي. اهو پاڻ ٿو چوي. انهيء حساب سان چئبو ته هو پنج سؤ پنجونجاهه هجري ۾ ڄائو. اها ڳالهه اسان کي ٻي هٿ اچي ٿي. پنج سؤ پنجونجاهه ۾ ڄائو، ڇهه سؤ تيرهن ۾ ۾ هن جي هن جي عمر هئي اٺونجاهه سال. انهيء وقت هو چوي ٿو ته آئون وڃان ٿو سنڌ جو ڪو ڪتاب تاريخ وڃي گڏ ڪريان ۽ فتوحات جو ذڪر اهو وڃي هٿ ڪريان. آيو هتي بکر ۾. روهڙي ۾. اتي جا قاضي هئا. اتي دستاويز پيل هئا، جيڪي رڪارڊ پيل ها، قلمي نسخا پيل هئا، اهي هن کي ڏنائون سنڌ جي فتح جي باري ۾. انهيء کي هن ويهي ترجمو ڪيو. ترجمو ڪري ڇهه سؤ تيرهن ۾ اهو ڪتاب سمجهون ٿا ته هن پورو ڪيو هجي ترجمو ٿي ويو تنهن کان پوء هي مصنف ڪيڏانهن ويو انهي جي ڪا خبر ڪانهي ڪا هاڻي انهي جي باري ۾ به هڪڙي ڳالهه آهي جيڪا منهنجي ڌيان ۾ اچي ٿي سا اوهان جي آڏو پيش ٿو ڪريان ته هي جيڪا عالمن جو گروهه هو جيڪو اچ ۾ موجود هو ۽ ناصر الدين قباچا جي درگاهه جو دربار جا جيڪي هي سڀ شاعر عالم محقق عوفي سڀ موجود هئا ڇهه سؤ پنجويهه هجري ۾ ناصر الدين قباچا، التتمش، جي ۽ ناصر الدين جي پاڻ ۾ لڙائي ٿئي ٿي. دهليء جو لشڪر چڙهائي ڪري ٿو اچ تي ناصر الدين قباچا پنهنجو سنڌ جيڪو اصل ملڪ هو هتي اچي ٿو بکر جي قلعي ۾ اچي پناهه ورتائين. تنهن کان پوء سمجهو ته ايڏو انهي قلعي کي گهيرو ٿيو مجبور ٿي ناصر الدين قباچا درياهه سنڌ ۾ ٽپو ڏنو ۽ وفات ڪئي. اهو آهي واقعو ڇهه سؤ پنجويهه هجري جو. پوء اسان کي خبر آهي ته جيڪي به اتئون جا عالم هئا اچ جا ۽ سنڌ جا سي پوء دهلي ويا. اهي ڪهڙا هئا عين الملڪ وزير اتي ويو، منهاج سراج طبقات جو جيڪو مصنف اتي ويو، عوفي لباب الالباب جو جيڪو مصنف هو اتي ويو پر اتي هن ڪوفي جو نالو ڪونه ٿو ملي. هاڻي انهيء مان اسان سمجهون ٿا ته شايد علي ڪوفي ڇهه سؤ پنجويهن کان اڳ ۾ وفات ڪئي. علي اصغر ٺٽوي جي رسالي ۾ ڳالهيون هن ڏٺيون نقل ڪيائين. هاڻي علي اصغر ٺٽوي ڇا ٿو چوي؟ اهو چوي ٿو ته علي چچ نامي جو جيڪو مصنف آهي ڪوفي، تنهن جو ڪتاب آهي تنقيح الاسناد، جيڪو مون کي نالي جي غلطي نٿي ٿئي، پر اها ڇاڪاڻ جو ڪتاب مون وٽ ڪونهي ڪو. چئي ٿو انهيء ڪتاب تان آئون هي ڳالهيون نقل ڪريان ٿو. پر نالو جيڪو هن جو وٺي ٿو، علي، پٽ حامد جو، پٽ ابوبڪر جو ڪوفي، اهو نالو هو غلط ٿو کڻي، پر چوي ٿو ته چچ نامي جو مصنف تنهن جو هي ڪتاب آ. تنهن جي معنيٰ ته علي ڪوفي هتي ويهي سنڌ ۾ نه فقط رڳو چچ نامي جو ترجمو ڪيو، پر سنڌ جي شهرن جي باري ۾ به ڪو ڪتاب لکيائين. ڪتاب الانساب لکيائين يا تنقيح الانساب يا تنقيح الاسناد يا انهيء قسم جا ڪتاب لکيائين. معنيٰ ته سنڌ ۾ رهيو. انهيء مان وري ٻيو گمان نڪري ٿو ته هتي ڪتاب ويهي لکيائين، سنڌ کي پنهنجو گهر ڪيائين. جو اچي هتي بکر ۾ آيو ته هو پوئتي ڪونه موٽيو، پوء هتي ئي وفات ڪيائين، دهلي ۾ به هن جو ذڪر ڪونه ٿو ملي. هاڻي اهو ته آهي مصنف جو احوال جيڪو اسان کي ملي ٿو يا جيڪي اسان ڳالهين جا مڙئي ٽوٽا ملائي ڪنهن ڳالهه نتيجي تي پهچون ٿا. تنهن کان پوء ڪتاب. هي ڪتاب جيڪو آهي چچ نامو، اهو ڪتاب جيئن علي ڪوفي چوي ٿو ته آئون ويس بکر جي قاضين ۾، قاضي اسماعيل، انهي جو جيڪو ڪتب خانو هو، تنهن ۾ اصل رڪارڊ سنڌ جي فتح جا موجود هئا ۽ قاضي اسماعيل جيڪو آهي سو طائي قبيلي مان هو. هن جو جيڪو سڄو نسب نامو ڏنل آهي، ڏهه پيڙهيون ڪم از ڪم اتي ڏنل آهن ۽ اهو چوي ٿو ته اسان جا وڏا جيڪي هئا سي انهي وقت موجود هئا سنڌ جي هن فتوحات ۾ ۽ اهي رڪارڊ آهن جيڪي اسان وٽ محفوظ ٿيل آهن. اهو جيڪو سلسلو آهي فلاڻو پٽ فلاڻي جو پٽ فلاڻي جو ڏهه پيڙهيون ٿئي ٿو، جنهن مان آئون اندازو لڳايان ٿو ته انهي نسب نامي ۾ ڪي پيڙهيون کٽل آهن. ڇاڪاڻ جو هي آهي ڇهه سؤ تيرهن سال جنهن جو ذڪر آهي. سنڌ جي فتح ٿي آ ٽيانوي هجري ۾ يعني پنج سؤ تيرهن سال يا پنج سؤ سال اڳ ۾. پنج سؤ سال ۾ جي پيڙهيون ٻڌجن، ويهه سال جيڪڏهن پيڙهي کي ڏجن ته به پنجويهه پيڙهيون ٿيڻ کپن ۽ هتي پيڙهيون فقط ڏهه آهن. تنهن جي معنيٰ ته ڪجهه نه ڪجهه هتي کٽل آهي. پر هو چوي ٿو قاضي ته هي اسان جا وڏا آيا انهن وٽ هي ڪتاب هو هي ڳالهه. هاڻي سوال آهي ته اهو جيڪو ڪتاب جيڪو رڪارڊ هو تنهن جي نوعيت ڪهڙي هئي؟ سڄو ڪتاب ٺهيل هو؟ ڪي پنا هئا؟ ڪي جدا جدا روايتون هيون؟ ڇا هو؟ انهي تي زياده ڪوشش جيڪا اسان ڪريون ٿا تحقيق جي سا خود انهي چچ نامي مان ئي ڪي ڳالهيون اسان کي معلوم ٿين ٿيون. ڪي ڳالهيون معلوم ٿين ٿيون ٻين ڪتابن مان. انهن کي ملايون ٿا ته پوء اسان ڪي هڪ نتيجن تي پهچون ٿا. اهي نتيجا هي آهن. مختصر طور تي سنڌ جي باري ۾ جن عالمن تحقيق ڪئي خاص طرح سان سنڌ جي باري ۾ سنڌ جي تاريخ جي باري ۾ تنهن ۾ قديم ۾ قديم جيڪو مصنف آهي سو آهي مدائني. ان جو سڄو نالو آهي ابوالحسن علي بن محمد المدائني، مدائن جو ويٺل هو. بغداد جي ڀرسان مدائن آهي، اتي جو هو. رهندو بغداد ۾ هو. مدائني خاص طرح سان ماهر هو انهن ملڪن جي تاريخ جو جيڪي مشرق جا ملڪ آهن. يعني مصر وغيره اهي پريان ڇڏي، هيڏهون هي جيڪي ملڪ آهن اسان جا هينئر افغانستان، هي سمرقند، بخارا، سنڌ پر خاص طرح سان سنڌ. هن ٻه ڪتاب لکيا ها سنڌ جي باري ۾ اها اسان کي خبر آهي ٻين ڪتابن مان خبر ملي ٿي هڪڙو ڪتاب مڪران جي فتح تي لکيو هئين ته مت مڪران ڪيئن فتح ٿيو هڪڙو ڪتاب سنڌ جي فرنٽ تي لکيو هئين يا انڊي هند جي فرنٽ تي لکيو هئين فرنٽ توهان سمجهو ٿا ثغر چئبو آهي عربي ۾ معنيٰ جنگ لڳي ته ڪنهن به فرنٽ تي جنگ لڳندي آهي ته انهي جو سڄو حالات لکجن ته ٻه ڪتاب مدائني لکيا هڪڙو ڪتاب ٻيو به هوندو آهي فتح فتوح الهند فتوح الهند و سنڌ اهڙو نالو به اسان کي ملي ٿو مدائني جي ڪتابن جو. هاڻي ڇاڪاڻ جو ڪتاب مدائني جا جيڪي آهن سي فتوح الهند و سنڌ انهي طريقي سان ملن ٿا ۽ هتي خود چچ نامي ۾ جڏهن ترجمو ڪري ٿو هي اسان جو علي تڏهن چوي ٿو ته هي ڪتاب جيڪو آهي سو فتح نامئ سنڌ يا لکيل آهي فتح نامو فارسي ۾ ترجمو آهي فتوح سنڌ جو. تنهن مان اسان سمجهون ٿا ته هي اصل ڪتاب جيڪو اسان جي مصنف جي آڏو هو، ٻيون به ڪي روايتون هونديون، پر هي خاص طرح سان مدائني جا ڪتاب، سي يقيني طور بکر جي قاضين وٽ محفوظ هئا. انهي جي ٻي ثابتي اها آهي ته خود چچ نامي ۾ جيڪي روايتون آهن ته فلاڻي جنگ، مون فلاڻي کان ٻڌو، تنهن فلاڻي کان ٻڌو، تنهن فلاڻي کان ٻڌو، اهي جيڪي به روايتون آهن، سي مدائني جي نالي سان آهن. مدائني ٿو چوي ته مون کي فلاڻي ماڻهو ٻڌائي خبر، تنهن کي فلاڻي ٻڌائي، تنهن کي فلاڻي ٻڌائي ته هي ڳالهه سنڌ ۾ فتح وقت هين ٿيو، هين ٿيو، اکين ڏٺا احوال اهي آهن. پر نه فقط اهي چچ نامي ۾، اسان وري ڀيٽ ڪئي آهي ته بلاذري جي تاريخ آهي فتوح البلدان، انهي ۾ به جيڪي سندن جا سلسلا آهن، اهي ساڳيا آهن جيڪي چچ نامي وارا آهن. البته چچ نامي ۾، ڇاڪاڻ جو ترجمو ٿيو آهي فارسي ۾، ڪي ڪي ڳالهيون انهي ۾ حذف ڪيون آهن خود مصنف پاڻ. ڇاڪاڻ جو سڄي لانڍ ڏيڻ ته مون کي فلاڻي ٻڌايو، فلاڻي ٻڌايو ڪٽي ٿو ڇڏي ڳالهه کي. پر اهي ساڳيون ڳالهيون فتوح البلدان ۾ موجود آهن. اهي ساڳيون ڳالهيون ڪي اسان ڳولهي ڪڍيون آهن ته تاريخ طبري ۾ موجود آهن. جنهن ۾ به سندن جا سلسلا ڏنل آهن. جنهن مان تصديق ٿئي ٿي ته يقيني طور هن ۾ گهڻو روايتن جو سلسلو جيڪو چچنامي ۾ آهي سو مدائني جو آهي. ۽ مدائني جا اهي ٻه ڪتاب هئا، فتح مڪران، فتوح الهند و سنڌ. اهي يقيني ڪتاب جيڪو آ سنڌ ۾ محفوظ هئا، اهي فنا ٿي ويا آهن دنيا ۾ ڪتاب، پر اهي بکر جي قاضين وٽ موجود هئا. انهن کي هن ويهي ترجمو ڪيو، اسان جي علي ڪوفي. ۽ اهو جيڪو خود مدائني آ، تنهن جي وفات ٽين صدي هجري ۾ آهي. ٽيانوي ۾ سنڌ جي فتح تنهن جي معنيٰ ته هڪ سئو پنجاهه سال جي اندر اندر اهي سڀ روايتون مدائني گڏ ڪيون ۽ اهي سڀ ڪتابن جي صورت ۾ جمع ڪيون جنهن جي ڪري اسان ايترو چئي سگهون ٿا ته تاريخ جي لحاظ سان تاريخي تحقيق جي لحاظ سان چچنامو جيڪو آهي تنهن ۾ واقعي ڪافي وڏو معتبر مواد سمايل آهي. پر سڀ ڪا ڳالهه جيڪا انهي ۾ سڄي ڳالهه جيڪا آهي سا معتبر به ڪانهي ڪا. انهي ۾ ڪافي ٻيو رنگ به موجود آهي. اهو رنگ جيڪو آهي سو خود اسان جو مصنف اسان جو مترجم جيڪو آهي علي ڪوفي تنهن جو ڪانٽيمپرري معاصرانه رنگ آهي. ستين صدي هجري جيڪا هئي تنهن ۾ جيڪي به اسان فارسي جا ڪتاب ڏسون ٿا تن ۾ هڪ ته افسانوي رنگ ڀريل آهي. پوء عوفي جو لباب الباب هجي يا طبقات هجي، پنهنجو منهاج سراج جو هجي يا ٻيا ڪي ڪتاب هجن، پر انهيء ۾ افسانوي افسانوي رنگ تمام گهڻو آهي، شاعرانه رنگ تمام گهڻو آهي. نمبر ٻيو ته فارسي جيڪا تصنيف ۽ تاليف آهي، تنهن کي اسين ڀيٽيون ٿا ته عربن جي تصنيف ۽ تاليف ۽ فارسي، ايرانين جي تصنيف ۽ تاليف ۾ انهيء وقت ۾ هي فرق آهي ته عرب وڌيڪ محقق آهي. هو هڪڙي سائنٽيفڪ ٿنڪنگ آهي هن جي، جيڪي هو ڏسي ٿو سو چوي ٿو، ڳالهه جيڪا ٻڌندو سا ڪندو، جتان ٻڌندو مختلف سورسز مان ته اها ڪندو. جيئن هوندي تيئن ڪندو. لفظن کي مٽائيندو نه پوء اهي ان جي خلاف هجن يا ان جي فائدي ۾ هجن. ان جي برعڪس ايراني جيڪو آهي سو وڌيڪ افسانوي رنگ ۾ اها ڳالهه کي بيان ڪندو، روايتي رنگ ۾ بيان ڪندو، ڪهاڻي جي رنگ ۾ بيان ڪندو، قصي خواني جي رنگ ۾ بيان ڪندو. اها جيڪا آهي سا ان وقت جا جيڪي آهن انهي وقت جا ڪتاب آهن تن ۾ به اهو رنگ اسان کي نظر اچي ٿو. اعثم ڪوفي آهي تنهن ڪتاب لکيو آهي تنهن ۾ به اهو موجود آهي. قابوس نامه وشمگير جو آهي تنهن ۾ اهو ڪتاب اهي رنگ موجود آهي يا انهي ڪتاب جو هينئر جيڪو ڪتاب پوء وري ٿيو آهي پنهنجو معلوم ٿيو آهي تاريخ سيستان جنهن کي ملڪ الشعراء بهار ايڊٽ ڪيو آهي ايران ۾ انهي ۾ به اهو ساڳيو رنگ ڀريل آهي. اهي ڳالهيون اسان کي ڏيکارين ٿيون ته خود علي ڪوفي تنهن به انهي چچ نامي کي ڏٺو ته جيڪو عربي ۾ لکيل آهي؟ سو ته بلڪل سائنٽيفڪلي هڪ هڪ ڳالهه فلاڻي مون کي ٻڌايو، فلاڻي هين ڪيو، هين ڪيو، هين ڪيو، پوء هين ٿيو، هين ٿيو، انهي ۾ ماڻهن کي مزو اچي يا نه اچي؟ هن پاڻ چيو آهي ته عربي ۾ آهي، ماڻهو سمجهن ڪين ٿا، اسان جي مرضي آهي ته هن کي پارسي جو لباس پهرايون، هن کي رونق ڏيون، تازگي ڏيون ته ماڻهو انهي کي پڙهن، دلچسپي وٺن. اهو جيڪو افسانوي رنگ آهي سو پنهنجي طرفان آهي. هڪڙو خاص جيڪو آهي روايتي رنگ يعني ته تاريخن جون ڪا خبر پوي انهي ۾ علي ڪوفي هڪڙو خاص ڪارنامو ڪيو آهي جيتوڻيڪ ان ۾ ان جي ڪاميابي ايتري ڪانهي ڪا پر تنهن هوندي به هن ڪيو آهي. هن ڪوشش ڪئي انهي وقت ڇهه سؤ تيرنهن ۾ ڪهڙا ماڻهو هئا هتي اها خبر ڪانهي پر هن ڪوشش ڪئي انهن کان پڇڻ جي ته ڀلا ڏيو خبر هي جيڪي انهي وقت هي جيڪو فتح ٿي هي ٿي اوهان کي به انهي جي ڳالهه جي ڪا خبر آهي. پوء اهي روايتون هن کي جيڪي مليون آهن، سي هن ڏنيون آهن، ڇاڪاڻ اسان ڀيٽيون ٿا ته بلاذري ۾ يا طبري ۾ يا ٻين ڳالهين ۾ اهي نٿيون ملن اهي روايتون، اهي فقط فتح نامي ۾ آهن. پوء انهيء مان ان جي ڪيتري افاديت آهي، اها ته وري جڏهن ماڻهو تحقيق ڪري تڏهن خبر پوندي، پر هن ڪي ڪي ڳالهيون جيڪي آهن، سي مقامي روايت جي حساب سان به ڏنيون آهن. اهو به هڪڙو هن جو ڪارنامو آهي. پهرين ڳالهه اها آهي ته جيڪي مدائني جا ڪتاب هئا، سي به دنيا مان فنا ٿي ويا، آهن ئي ڪين ڪي. اهو ڪتاب ئي آهي جيڪو چچ نامو محفوظ رهجي ويو آهي. تاريخي مواد جي لحاظ سان جيئن مون چيو ته سڄي برصغير ۾ هي پهريون ڪتاب آهي. سنڌ جي تاريخ بابت آهي پر هن اسان جي برصغير ۾ هتي هي پهريون تاريخ جو ڪتاب آهي جيڪو موجود آهي. ٻي ڳالهه ته جيڪي ڪتاب اڳي هئا سي فنا ٿي چڪا آهن. تنهن جي ڪري هن ڪتاب جي افاديت. ۽ وقعت ۽ قيمت سا تمام وڌي وڃي ٿي. طبقات اڪبري، طبقات فلانا، طبقات فلانا جيڪي به هندستان ۾ ڪتاب ٿيا سي طبقات ناصري جي نهج تي ٿيا. پهريون ڪتاب اهو آهي. پر هيڏئون چچ نامو پنهنجي رنگ جو ڪتاب آهي. جنهن جهڙو ٻيو ڪتاب هن هندستان ۾ وري پيدا نه ٿيو. يعني ته هڪ واقعي جي باري ۾ ٽن چئن ڳالهين کان تحقيق ڪري پوء لکجي. هر هڪ جي روايت ۾ اختلاف ٿيندو پر جڏهن ٽي ئي جيڪي بيان اچي ويندا ته جيڪو ماڻهو هوندو سو جانچي ڏسندو ته ڀئي هينئن به ٿيو هينئن به ٿيو هي ڳالهه هن نه چئي ته هن چئي. اهو رنگ آهي عربي تاريخ جو. انهي جي ڪري هر ڳالهه جي صحت جيڪا سا سٺي نموني سان جيڪا سامهون اچي وڃي ٿي. انهي لحاظ سان هي چچنامو جيڪو ڪتاب آ سو واحد ڪتاب آ ڇاڪاڻ جو هن کان پوء چچنامي کان پوء هن نهج ۽ نموني تي هن برصغير هندستان ۾ ٻيو ڪو به ڪتاب ڪونه لکيو ويو ۽ لکجي ها ته بهتر ٿئي ها ڇاڪاڻ جو اهو ئي طريقو آهي ته ڳالهه جي تهه تائين پهچجي ٻه ٽي شاهد هجن انهن جون شاهديون هونديون ته ڳالهه سمجهه ۾ ايندي ٻي ڳالهه جيڪا مون اوهان کي عرض ڪيو ته جيڪا هن ڪتاب جي خوبي آ سا خود فارسي ادب ۾ هن ڪتاب جو تمام وڏو درجو آهي. فارسي نثر جا جيڪي ڪتاب آهن، نه فقط هتي اسان وٽ پر ايران ۾ يا سڄي دنيا ۾ جيڪي به آهن، تن ۾ هي هڪڙو آڳاٽي ۾ آڳاٽو ڪتاب آهي. ٻين سان گڏ ٻيا به آهن، پر هي ڪتاب جيڪو آهي سو آڳاٽي ۾ آڳاٽو ڪتاب آهي. انهيء ڪري به هن جي وڏي اهميت آهي. فارسي نثر جو جيڪو نمونو لکيو آهي ڪوفي، لاجواب لکيو اٿس. ايڏو سادو، ايڏو سليس، ايڏو هڪڙو عجيب آهي، جو حيرت ٿئي ٿي، هن انهي طريقي سان ڪيئن نڀايو آهي. اسان کي خبر آهي ته عربي عبارتون اسان سمجهون ٿا، ته اهي عبارتون بلاذري جون، طبري جون اسان جي آڏو آهن، پر انهي کي وري فارسي ۾ جنهن نموني سان ادا ڪيو آهي، واقعي ڪمال ڪيو اٿس. تنهن کان پوء. نه فقط پروز يعني نثر فارسي پر نظم آندا اٿس. پاڻ شاعر هو. سندس شعر جيڪو آهي سو پهرين پهرين اسان کي هن ڪتاب مان ملي ٿو. سندس شعر رباعيون آهن، قصيدا آهن ۽ اهو جيڪو فارسي شعر آهي سو به نهايت ئي سلوڻو آهي، سٺو آهي ۽ حيراني ٿي ٿئي ته لباب الالباب عوفي جي ڪتاب ۾ علي ڪوفي جو ذڪر ڪونهي ڪو بحيثيت شاعر جي. ٻين ڪتابن ۾ به ڪونهي ڪو. تنهن جي ڪري فارسي شاعري جو جي تذڪرو لکجي ته علي ڪوفي جي ذڪر کان سواء اهو نامڪمل آهي. ڇاڪاڻ جو هي پراڻي ۾ پراڻو شاعر اسان کي ملي ٿو. فارسي شاعري اهي خوبيون جيڪي آهن سي هن ڪتاب جون آهن. چچنامي هن ڪتاب جون آهن. هاڻي منهنجي راء اها آهي ته جيڪي مون چيو آهي. اهو اوهان جي آڏو رهي. اوهان منجهان وري اوهان ڪو به سوال پڇو ته پوء انهي سوال کي وري اڳتي کڻي ان جو جواب ڏيو. جيستائين ليڪچر جو تعلق آهي ته آئون سمجهان ٿو ته هي ڪافي آهي. مهرباني. سائين چچنامي ۾ سنڌي ٻولي جا ڪي پتا پار نشان ڪي ڏس ملن ٿا؟ تمام سٺو سوال پڇيو آ پنهنجو جويي صاحب ته چچنامي ۾ ڪي سنڌي ٻولي جا پار پتا نشان ملن ٿا تمام گهڻا وڏو هڪڙو دستاويز آهي چچنامو انهي سلسلي جو ڇاڪاڻ جو اصل جيڪا ڪتاب آهي، هڪڙو يا ٻه يا گهڻا يا ٿورا پر جيڪي هئا، سي سمجهو ته اهي پهرين صدي هجري کان پوء جا لکيل آهن يعني ٻي صدي هجري جا، تنهن کي به يارهن سؤ ورهيه گذري ويا ته اهي جيڪي ڪتا جيڪي عربن مؤرخن لکيو آهي، تنهن ۾ ڪيتريون ڳالهيون جيڪي آهن سي سنڌ جون اچن ٿيون. مثال ته سنڌ جي ذاتين جو. پهرين پهرين ذڪر اسان کي چچنامي ۾ ملي ٿو ته ڪهڙا ڪهڙا ڪهڙا ماڻهو هتي رهندا هئا. سهتا رهندا هئا، لاکا رهندا هئا، سما رهندا هئا، ٺڪر رهندا هئا، ڀٽي رهندا هئا. پر هڪڙي ڳالهه جيڪا هن چچنامي ۾ ڪانهي ڪا، جيڪو هي مون ڪيو آهي ايڊٽ سنڌي ۾، انهي وقت مون کي خبر نه پئي، پر تنهن کان پوء اسان ڳولي لڌو آهي انهي ڳالهه کي ته چنا به هئا. ۽ وڏي ڳالهه آهي ته ڪاڪا جيڪي آهن سي چنا آهن. ڪاڪن جو ذڪر آهي، ڪاڪا اصل چنا آهي، تنهن جي ڪري چنن جو ملي ٿو ۽ پراڻو اسان وٽ شعر آهي ته سنڌ سمون ڪاڇي چنو ڀاٽي جيسلمير چوٿون ڀاء چغدو جنهن جو پيڙهيء مٿي پير اهو ته الائي ڪنهن چيو آهي پر بهرحال چنو ڪاڇي جي پاسي هو ته انهن سنڌين جا جيڪي قومون انهي وقت هيون تن جو اسان کي ذڪر ملي ٿو ٻي ڳالهه وڏي جيڪا اسان کي ملي ٿي ته ڪي ڪي اسان وٽ يعني جملا جي ڪري نه چئون ته به فقرا ملن ٿا مثال ته پنهنجو ڏاهر پڇيو پنهنجي ماڻهوء کان ته تون ويو هئين انهيء پاسي، پنهنجو درياهه جي پرئين پاسي، پوء ٻڌايو ته ديبل جي جيڪا فتح جو ڇا ٿيو؟ تنهن تي هن چيو ته اتي هڪ کاري مٽي اتي هئي، اتي مطلب اسان کي شڪست آئي، پر لفظ کاري مٽي ڪڍيائين، کار مٽي اهو لفظ اچي ٿو جيڪو هن مصنف به رکيو آهي. آئون سمجهان ٿو اصل عرب مؤلف جيڪو آهي تنهن به اهو لکيو آهي کار مٽي، کار مٽي معنيٰ کاري مٽي. تنهن تي هن چيو آهي ته اهو تو نهايت ئي بد سوڻ ڳالهايو آهي، کاري مٽي تو ڇو چيو؟ ته کار مٽي اهو ڪم از ڪم فقرو اسان کي ملي ٿو. تنهن کان پوء ڪي ڍنڍن جا نالا ملن ٿا، ڪن شهرن جا نالا ملن ٿا، جيڪي فقرا اسان کي ملن ٿا. هڪ اهو فقرو آهي جيڪو ڏاهر جي واتان چوايل آهي ته نسيمن نسيمن. اها چئي نٿو سگهجي ته ان سنڌي ٻولي ۾ چيو هجي يا ڪا ٻي ٻولي آهي ته چئي ٿو نسيمن کي اسان ڪوشش ڪئي آهي سمجهڻ جي منهنجي خيال ۾ آهي ته هو چوي ٿو ته آئون هتي مون هتي مون هتي آهيان هتي آهيان. ماڻهن چيو ته ڏاهرڙي ڪيڏانهن ويو؟ ته هو چوي ٿو نسيمن نسيمن. ڪجهه اندازو اسان لڳايو آ ته شايد هتي مون هتي مون. ٿي سگهي ٿو. ممڪن آ نه به هجي. ته اهڙي طريقي سان چچنامي ۾ واقعي سنڌي جو مواد تمام گهڻو آهي، تمام آڳاٽو آهي. اهڙو دستاويز اسان کي ٻيو لکيت ۾ ڪونه ٿو ملي، جيترو چچنامو آهي. جيترو چچنامي ۾ مواد آهي. جي. ۽ جاگرافي جي لحاظ کان چچنامي جي ڪهڙي اهميت آهي؟ جاگرافي جي لحاظ سان منهنجي خيال ۾ انهي ڳالهه جو مطالعو. اڃا تائين يعني پوري طريقي سان نه ٿيو آهي، ڪرڻ گهرجي ۽ جغرافيه جا ايترا حوالا چچنامي ۾ اچن ٿا جيڪي نهايت ئي ڪارآمد آهن. هڪڙا اهي حوالا آهن جيڪي سنڌ جي باري ۾ آهن، جيڪا اسان کي سنڌ هينئر معلوم آهي انهي جي باري ۾ آهن ته اهي شهر ڪٿي هئا، ڪهڙي جاء تي هئا، ڪن ڳالهين کي اسان سمجهي سگهيا آهيون، انهي ۾ ڪجهه مون به نوٽ لکيا آهن، ڪي ڳالهيون آهن جيڪي سمجهه ۾ اڃا نٿيون به اچن، انهن کي ڳولڻ جي ضرورت آهي. پر ڪي نالا آهن مثال جهم اڃا تائين موجود آ جهمپير جهم جو لفظ اتي اچي ٿو تنهن کان پوء چوي ٿو ته هيء لڙائي لڳي جيڪا ددا واهه تي لڳي تنهن هڪڙو پراڻا کنڊرات هٿ ڪيا آهن جو منهنجي خيال ۾ شايد راوڙ جي قلعي جا هجن پر اڃا في الحال ڪونه چئبو جيستائين انهي ڳالهه کي پڪ ڪري چئجي ته واقعي جي اهي راوڙ جي قلعي جا آهن ته اسان ڪم از ڪم محمد بن قاسم جتان درياهه ڪراس ڪيو آهي يا جتي جنگ لڳي آ انهن ڳالهين کي اسان پوري طريقي سان سمجهي سگهنداسون. ته ڪٿي هو؟ تنهن کان پوء هڪڙو ٻيو لفظ وجورتا اچي ٿو، جو منهنجي خيال ۾ ٿي سگهي ٿو ته وجوٽرو هجي، جيڪو ترائي جي پريان آهي ۽ ٿرپارڪر ۾ آهي، پر اهو به لفظن جي مناسبت سان ته وجورتا شايد وجوٽرو هجي، پر ائين ڪونهي ڪو شايد نه هجي، مون کي اڃا شڪ آ انهي ڳالهه ۾، شايد اها ڳالهه ٺيڪ ڪانهي. پر River آهن، ڪي ڪي نالا اچن ٿا، درياهن جا پنهنجا نالا اچن ٿا، هڪڙو جل والي آهي نالو، انهي کي اسان ڳولهي ڪڍيو آهي، جل والي معنيٰ پاڻي واري. اهو جل والي لام اسان سنڌي ري ڪري ڇڏيندا آهيون. ڪالا به ٿي ويندو اسين ڪارو چونداسون ري چونداسون. جل والي سا ٿي جر واري جر واري ٿي جراڙي جراڙي جراڙي اڃا تائين موجود آهي. سنجهوري تعلقي ۾ اهو بلڪل موجود آهي ڪي برهمڻ آباد جي ڀرسان ڦٽل درياء جو پيٽ اڃا تائين موجود آهي جراڙي وارو اڃا تائين شهر اتي موجود آ ته اها واقعي جراڙي هئي جيڪا جل والي هئي. اهڙي طريقي سان اسان ساوڙي آهي ساوندري لکيل آهي. جيڪو سمن جو ملڪ هو، سما حاڪم اتي رهندا ها، اهو ساوڙي آ، سن ساوڙي موجود آ نواب شاهه ۾، اهو اسان ڳولي ڪڍيو آ ته واقعي اهو آهي، ٻيو ٿي نٿو سگهي. اهڙي طريقي سان سيهوڻ آهي ته سيهوڻ واقعي موجود آ، سابان آ، اهو آهي موجود. پر اڳتي اسان وڃون ٿا، اروڙ ڏانهن ويندي ته ڀيراور جو شهر اچي ٿو. پوء ڀريا هو، ڀريا لوء هو، ڇاڪاڻ جو جنهن کي اسين پريا لوء چئون ٿا، اصل ان جو نالو آهي ڀريا لوء، يعني ڀريا قوم جو ڳوٺ، لوء معنيٰ ڳوٺ، ٻٻر لوء معنيٰ ٻٻرن جو ڳوٺ، ڀريا لوء معنيٰ ڀرين جو ڳوٺ، تنهنجي ڪري ڀريا قوم رهندي هئي، اتئون ڀرين کان وٺي ويندي مٿي تائين ته اهي نالا ڪجهه اچن ٿا، پر انهي کان وڌيڪ ٻاهرين جاگرافي جيڪا آهي، تنهن ۾ تمام گهڻا حوالا آهن، بلوچستان جيڪو آهي تنهنجا حوالا تمام ڪافي آهن، سنڌ کان مٿي ويندي ملتان تائين ان جا حوالا ڪافي آهن. نه فقط ايترو پر قنوج، ديبالپور جو ذڪر آهي. پر حالانڪ ديبالپور جو ذڪر منهنجي خيال ۾ ديبالپور موجود آهي هن وقت به پاڪستان ۾ آهي سرحد تي شهر آهي موجود آهي پر اهو منهنجي خيال مان علي ڪوفي جو آهي مثال ڏنل اصل ڪنهن ڪتاب ۾ شايد نه هجي قنوج جو ذڪر آهي گجرات جي پاسي ڪيرا جو ذڪر آهي سورٺ جو ذڪر آهي سوراشترا جو سورٺ جو ذڪر آهي ڪيرا جو ڪيرا به اڃا تائين موجود آهي. اهي ذڪر آهن ۽ منهنجي خيال ۾ جاگرافي جو مواد چچنامي ۾ ڪافي موجود آهي انهي تي منهنجي خيال ۾ تحقيق ٿيڻ گهرجي. مهرباني منهنجي خيال ۾ سوال سڀ پورا ٿيا ۽ آئون ممنون آهيان اسان جي الياس عشقي صاحب جو ۽ ريڊيو ڪارپوريشن جو جن مرحوم مرزا قليچ بيگ جهڙي عالم فاضل انهي جي ياد ۾ هي سلسلو ليڪچرن جو جيڪو مقرر ڪيو آهي قابل مبارڪ آهي. ۽ واقعي تاريخ جي سلسلي ۾ به مرحوم مرزا قليچ بيگ جيڪي ڪيو تنهن جو اسان تي احسان آهي. خود هي ڪتاب جيڪو چچ نامو جنهن جو اسان ذڪر ٿا ڪيون انهي جو به پهريون انگريزي ۾ ترجمو مرحوم شمس العلماء قليچ بيگ ڪيو وڏي ڳالهه آهي ۽ سنڌ جي تاريخ ٻي سا به انگريزي ۾ لکيائون حالانڪ اهي بنيادي باب آهن هاڻي اسان انهي کي درست ڪري سگهون ٿا پر بنياد هڻي ويا. تنهنجي ڪري آئون سمجهان ٿو ته هي جيڪو سلسلو تاريخي ليڪچرن جو آهي سو بلڪل مرحوم شمس العلماء جي ياد جي مطابق آهي، موافق آهي ۽ قابل مبارڪ آهي. مهرباني. شمس العلماء مرزا قليچ بيگ يادگار ليڪچرس جي سلسلي جو ٻيو ليڪچر سيد نظام الدين معصوم نامي بکري ۽ سندس تاريخ تاريخ معصومي بابت پروفيسر عبدالرزاق راز صاحب جن ڏيندا. جيڪو هن مهيني جي ستاويهين تاريخ شام جو سوائين ستين بجي ريڊيو پاڪستان حيدرآباد تان نشر ڪيو ويندو.